ມີການເງິນຮອບສອງກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສສຳລັບຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 5 ລ້ານຄົນແລ້ວ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 5 ລ້ານຄົນຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍການຄ້ຳຈູນຮອບສອງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຄົນ ເພນຊັນເນີ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍລ້ຽງສັງຄົມ ຈະສາມາດມີສິດໄດ້ຮັບເງິນ 750 ໂດລາ ການກະຕຸກກະຕຸ້ນຮອບສອງອັນລ່າສຸດໃສ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍ ຈອຈ ຟຣາຍເດນເບີກ ເປີດເຜີຍວ່າຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກະຕວງໄວ້ ໃນໂລກໂຄວິດ-19 ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເຕັມໄປໝົດ ແຕ່ກົດເກນ ແລະ ກົດບັງຄັບຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນຖືກວັດແຕ່ງຂຶ້ນມາເພື່ອຍຸຕິການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າບັດນີ້ຖືກຜ່ອນຄາຍອອກໂດຍການຊີ້ຂາດຂອງລັດຕ່າງໆ ມັນເປັນວຽກ ງານໃໝ່ໆ ຍ້ອນທີ່ວ່າອົດສະເຕຣເລຍຕໍ່ຕ້ານວິກິດໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ໂດຍມີບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ບ່ອນທີ່ມັນລະບາດຂຶ້ນ ທີ່ໃນວ່າງວັນອັງຄານທີ 14 ກໍລະກະດາ ວ່າງໜຶ່ງນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍເຖິງ 9,980 ຄົນ ວິກຕໍເຣຍກຳລັງຢູ່ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ຮວດໃໝ່ຢູ່ ເມື່ອທີ່ແຫ່ງອື່ນໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີການປິດຊາຍແດນຊົ່ວຄາວ ບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍເຂົ້າໄປຫາໄດ້ ແຕ່ກໍເປີດໃຫ້ລັ ດຕ່າງໆຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃໝ່ ເມື່ອທີ່ມີການຄ້ຳຈູນການເງິນໂດຍລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຈອຈ ຟຣາຍເດນເບີກ ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງເຮັດວຽ ກເຮັດການຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ໂດຍມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຟື້ນດີຂຶ້ນຄືນ ເງິນຮວດສອງທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ຄ້ຳຈູນສັກສິດຂຶ້ນແຕ່ວັນຈັນທີ 13 ກໍລະກ ະດາ ວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍປະມານ 5 ລ້ານຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນນັ້ນ 750 ໂດລາ ໃນນີ້ມີດ້ວຍຄົນ ທີ່ໄດ້ເບ້ຍການຄ້ຳຈູນນັກຮົບເກົ່າ ເບ້ຍພິການ ເງິນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນດ້ານສັງຄົມ Carer Allowance ເງິນວ່ າງງານ New Start ແລະ Partner Allowance ເງິນກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຕ່າງໆນັ້ນຖືກວັດແຕ່ງຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ການກະຕຸກກະຕຸ້ນນັ້ນເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງ 4,000 ລ້ານໂດລາ ທາງກ ານອົດສະເຕຣເລຍຕ່າງໆ ເນັ້ນວ່າເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ Jim Chalmers ໂຄສົກການຄັງຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍກໍມີຄວາມເຫັນດັ່ງນັ້ນດ້ວຍ ວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເງິນນັ້ນຈະຖືກຈັບຈ່າຍ ທີ່ມັນຈະເ ຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍໝູນຕາມທີ່ມັນຕ້ອງການເງິນນັ້ນ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ນັ້ນມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງກະຕຽມການຈະເປີດເຜີຍງົບປະມານ Mini Budget ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ທີ່ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍຈະຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ Scott Morrison ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຄ້ຳຈູນຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນວ່າ ມັນເປັນການກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກຊາ ແລະ ກໍມີການຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃຫ້ ທີ່ທັງໝົດນີ້ເປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າວທີ່ດີ ສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນດ້ວຍ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ Scott Morrison ສະເໜີວ່າຈະມີໂຄງການ JobKeeper ງວດໃໝ່ສຳລັບເກີນໄກກວ່າເດືອນສິງຫາປີນີ້ ແຕ່ພັກ Labor ອົດສະຕຣາລີເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບການຂ າດເຂີນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວ່າ JobKeeper ຈະມີໄປຮອດເມື່ອໃດກັນແທ້ ແລະ ເວົ້າວ່າ ການບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງນັ້ນສ້າງຄວາມກັງວົນອັນບໍ່ຈຳເປັນໃສ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນເວລານີ້ຈຳນວນຄົນວ່າງງານຂອງປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍຢູ່ໃນລະດັບ 7.1 ເປີເຊັນ ແລະ ຖືກຄາດຄະເນວ່າມັນຈະທະວີຂຶ້ນເມື່ອຕົວເລກໃໝ່ຖືກປະກາດອອກມາ ແຕ່ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົວເລກຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຫັນສະພາບອັນເຕັ ມສ່ວນ ຫຼື ຜົນກະທົບກະແທກຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ທ່ານນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍກໍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ອົດສະເຕຣເລຍຈະແຂງແຮງຢູ່ຕໍ່ໄປໃນພາຍໜ້າ ກະທັ້ງທີ່ວ່າພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ການຟື້ນດີຄືນຂ ອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະເປັນການຍາກຊາກໍຕາມແຕ່